ບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 700 ກວ່າບໍລິສັດ ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3,500 ລ້ານໂດລາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງໃນລາວ ໂດຍມີມູນຄ່າສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ ແຕ່ມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານລາວພຽງ 36 ລ້ານໂດລາ ເທົ່ານັ້ນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖ ະກິດສະເພາະໃນລາວ ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນ ມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 700 ກວ່າບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3,500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງ ແລະ ໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າສົ່ ງອອກໄປຕ່າງປະເທດໄດ້ກວ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫາກແຕ່ກໍໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ກັບລັດຖະບານລາວພຽງແຕ່ 36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສ່ວນໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ກໍປາກົດວ່ າມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 110 ກວ່າລາຍ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງໃນລາວ ແລະ ເພື່ອຈະດຶງດູດເອົາການລົງທຶນໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ໃຫ້ ດຳເນີນການປັບປຸງກົນໄກບໍລິຫານງານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຊັດເຈນຂຶ້ນ ລວມທັງຈະມີການເພີ່ມສິດທິພິເສດດ້ານພາສີອາກອນຕ່າງໆໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ ໂດຍຈະອອກເປັນດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປະກາດບັງຄັບໃຊ້ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສຸພັນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານອອກດຳລັດສະບັບໃໝ່ ເອີ້ນວ່າດຳລັດ 188 ກໍໄດ້ປັບປຸງກົນໄກການລົງທຶນຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ມີນະໂຍບາຍຍົກເວັ້ນພາສີ ອາກອນ ນະໂຍບາຍອື່ນໆທີ່ເອື້ອອຳນວຍກວ່າເກົ່າ ໄລຍະປອດພາສີ ໄລຍະປອດອາກອນກຳໄລ ການນຳເ ຂົ້າອຸປະກອນວັດຖຸດິບ ເຮົາກໍມີການປັບປຸງໃນການແບ່ງຂັ້ນລະຫວ່າງສູນກາງ ທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ສະດວກຂຶ້ນ ທັງນີ້ໂດຍເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳຈາກຈີ ນ ມີບັນດາບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ 147 ລາຍ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບໍ່ເຕັນແດນງາມ ຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີບໍລິສັດຈີນເຂົ້າມາລົງທຶນ 128 ລາຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນເຊໂນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂ ດ ມີບໍລິສັດຕ່າງຊາດລົງທຶນ 117 ລາຍ ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີບໍລິສັດຈີນ 48 ລາຍ ນິຄົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນໂນນທອງ ມີ 47 ລາຍ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຈຳປາສັກ ມີ 33 ລ າຍ ແລະ ເຂດອື່ນໆອີກ 73 ລາຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີລາຍຮັບຈາກພັນທະ ແລະ ອາກອນຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ເປັນ 36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊ ວງການເງິນສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດຳ ຖືວ່າທ່ານ ເຈົ້າເຫວີຍ ປະທານບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ເປັນອາຊະຍາກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນ ການຄ້າຢາເສບຕິດ ການຄ້າມະນຸດ ການຟອກເງິນ ການຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດ ເມື່ອເດືອນມັງກອນປີ 2018 ຊຶ່ງທ່ານ ຈ້າວ ເວີຍ ກໍປະຕິເສດທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະ ຕອບໂຕ້ວ່າ ເປັນການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກ ະທົບຕໍ່ແຜນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເປັນການລົງທຶນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນລາວ ສ່ວນທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການ ເງິນ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ພັດທະນາປັບປຸງລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນຂອງກຸ່ມ ທຸລະກິດຈາກຈີນນັ້ນ ຖືເປັນເປົ້າໝາຍບຸລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານລາວຢາກໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງນີ້ ລາວຈີນເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ນັບແຕ່ປີ 2009 ເປັ ນຕົ້ນມາ ພາຍໃຕ້ຫຼັກການ ເປັນມິດທີ່ດີ ສະຫາຍທີ່ດີ ຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາທີ່ດີ ໃນປັດຈຸບັນ ຈີນເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບ 1 ໃນລາວ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 11,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນ 777 ໂຄງການ ທີ່ເນັ້ນໜັກທັ ງໃນດ້ານພະລັງງານ ຂຸດຄົ້ນຫາທາດ ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງໃນລາວ ທັງນີ້ ໂດຍຍັງບໍ່ລວມເຖິງການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃໝ່ສີ່ພັນດອນ ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ກວາງຕຸ້ງ ເຢລໂ ລ ອິນດັສຕຣີ ທີ່ມີມູນຄ່າລວມເຖິງ 10,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ບົນພື້ນທີ່ສຳປະທານ 9,846 ເຮັກຕາ ໃນເຂດສີ່ພັນດອນ ຄອນພະເພັງ ທີ່ເມືອງໂຂງ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA